സുരഗണഃ ദേവായ തസ്മൈ നമഃ
തൃതീയാധ്യായസ്യ ഷഷ്ടശ്ലോകഃ കില ഇദാനിം വയം എകവാരം വദാമഃ അനന്തരം പഠ ശ്ലോകാൻ എകവാരം കർമ്മയോഗം ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते ज्ञायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किम् कर्मणि घोरेमाम् तत् किम् कर्मणि घोरेमा योजयसि केशव धियो जयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य तदेकं वद निश्चित्य येन येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नख पुरा प्रोक्ता मया नख ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानम् ज्ञानयोगेन साङ्ख्याना कर्मयोगेन योगिनाम् कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यम् पुरुषोऽश्नुते नैष्कर्म्यम् पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति सिद्धिम् समधिगच्छति न कश्चित् क्षणमपि न कश्चित् क्षणमपि कर्म कृत
कार्यते
कार्यते सर्वः പ്രകൃതി ജൈർഗുണൈ എത്താവത് പര്യന്തം വയം പഠിതവന്ത അഗ്രിമ ശ്ലോക പഠനീയ ഇതാനും അത്ര അർജുനസ് പ്രശ്ന പ്രശ്ന ആസീത് പ്രഥമശ്ലോകെ അനന്തരം തസ് ഉത്തരം വദന്നസ്തി ഇതാനും ഗതശ്ലോകെ സഹ ഉവാൻ നി കിത് ക്ഷണമപ്പി ജാതു തിഷ്ടത്യകർമ്മകൃത് കൃത് കാര്യते ह्यवशकर्म सर्वप्रकृतिजैः गुणैः एवं यदा श्लोकं वयं पठामः किञ्चित् किञ्चित् अर्थावगमनमपि अस्ति वा इति द्रष्टव्यं वयं पारायणं कुर्मः सर्वदा पारा पारायणं सम्यक् एव पठनार्थम् उत्तममेव तदनन्तरम् इदानीं यदा पठामः श्लोकपठनसमये किञ्चित् किञ्चित् अर्थावगमनमस्ति वा अग्रे अग्रे सम्यक् भवति तत् न हि कश्चित् क्षणमपि ജാതു തിഷ്ടത്യകർമ്മകൃത് കാര്യത്തെ ഹ്യവശക്കർമ്മ സർവപ്രകൃതിജൈ ഗുണൈഹി കേനാപി സ്ഥാതും ന ശക്യത്തെ കഥം സ്ഥാതും ന ശക്യത്തെ नहि कश्चित् क्षणमपि कथम् अकर्म कर्म विना केनापि किञ्चित् समयमपि स्थातुं न शक्नोति स्पष्टतया उक्तवन्तः सरलभाषा एव वदति अनन्तरं कार्यते ह्यवशकर्म सर्वप्रकृतिजैः गुणैः सर्वे अवशः भूत्वा अवशः भूत्वा इत्युक्ते अवशः इत्युक्ते
तस्य स्वातन्त्र्यं नास्ति सः तस्य अधीनः अस्ति कस्य अधीनः गुणानां प्रकृतिजैः गुणैः अवशः सर्वे तेन ते किं कुर्वन्ति कार्यं कुर्वन्ति कर्म कुर्वन्ति ततः ते बहिरागन्तुं न शक्नुवन्ति तावत्पर्यन्तमेव उक्त उक्तवन्तः इदानीं किमर्थम् एवं वदति एकः चिन्तयति अहं कर्म न करोमि इति चिन्तयति चेत् तत् सम्यक् नास्ति इति उक्तवान् कर्म न करोमि इति नास्ति कर्म न करोमि इति न तस्य कार्यं किन्तु कर्म न करोमि इति चिन्तयति चेत् तदपि न शक्यते इति वदति इदानीं कर्म न करोमि सः एव मार्गः न इति पूर्वम् उक्तवान् किन्तु इदानीं वदति भवान् तत् सः एव मार्गः इति विचिन्त्य कर्म न करोमि इति भवान् उपविशति चेदपि भवता तादृशं भवितुं न शक्नोति कारणं किं वयं सर्वे अस्माकं जीवनमेव अस्माभिः चिन्तनीयम् अहम् एक एककार्यं करोमि एकैककर्मणि अहं व्यापृतः भवामि ततः अहं बहिर्गन्तुम् अहं न शक्नोमि कारणं किम् इदानीं पश्यतु एकैककार्यं किमर्थं करोति वयं किमर्थम् एकैककार्यं कुर्मः अस्माकं तदर्थं किं करणीयम् अहं किं किं करोमि इति चिन्तनं करणीयं किल इदानीं कर्म इत्युक्ते सर्वमपि कर्म एव नेत्रनिमीलनं करोति नेत्र उन्मीलनं करोति नेत्र निमीलनम् उन्मीलनम् इत्युक्ते एतदपि कर्म एव अथवा पा पादं स्वीकृत्य अग्रे चलामि चलति इत्यपि कर्म एव इदानीम् अहं चिन्तयामि मम कारणेन किमपि कष्टं न भवेत् अहं किमपि कर्म न करोमि इति चिन्तयामि किन्तु अहं चलामि इति चिन्तयतु अहमेकपादं स्थापयामि कति जीविनः मरणं प्राप्नुवन्ति अस्ति वा न वा वयं न चिन्तयामः तादृशकार्याणि अथवा तदपि न करोमि श्वासोच्छ्वासं करोमि अहम् एकवारं यदा श्वासं स्वीकरोमि कति जीविनः अन्तः गच्छन्ति किल कति सर्वत्र तादृशं पश्यामः चेत् किं कर्म अस्ति का चलति एव किन्तु अहं न करोमि इति न शक्यते एतानि सर्वाणि कार्याणि केन कारणेन अहं करोमि प्रकृतिजैः गुणैः मम अन्तरङ्गे त्रिविधगुणाः सन्ति सत्त्वरजस्तमोगुणाः सन्ति एकैकस्य कारणेन एकैकम् अधिकमस्ति इति कारणेन किं करोमि अहम् अहं कार्यं करोमि एतयोः परस्परसम्बन्धः अस्ति परस्परसम्बन्धः इत्युक्ते रिलेशन् अस्ति परस्परं कथं कर्म करोति इति कारणेन एव सामान्यजीवने कर्म करोति इति कारणेन एव किं भवति पाप अथवा पुण्यं किल पुण्यं पापं तस्य फलरूपेण आगच्छति उत्तमकर्म करोति पुण्यं मिलति पुण्यं भवति चेत् किं मिलति पुण्यकारणेन एतावत्पर्यन्तं बहुवारम् उक्तं सुखं मिलति किल सुखं पुण्यं भवति ततः सुखं भवति पापकारणेन किं भवति दुःखं भवति पापं भवतु पुण्यं भवतु तस्य कारणं किं सुखदुःखस्य कारणं किम् अस्माकं कर्म एव खलु कर्मकारणेनैव किल कर्मफलरूपेण एव अहम् उत्तमकार्यं करोमि तेन कारणेन एतस्य कारणं किं सूक्ष्मतया अन्तः अन्तः गच्छति सः एतस्य कारणं किं पाप अहं सुखम् अथवा दुःखम् इति हस्ते द्वयमस्ति സുഖമസ്തി അഥवा ദുഃഖമസ്തി ജന सर्वे वयं सुखमिच्छामः सत्यं न वा किन्तु किं कष्टं कष्टं किं सर्वदा सुखं न मिलति वयं जन् यदा वयं जन्म प्राप्तवन्तः अथवा एतावत् कालपर्यन्तम् अस्माकमेव एक्स्पीरियन्स् अस्माकमेव अनुभवाः सन्ति अस्माकम् अनुभवाः के कदाचित् सुखं कदाचित् दुःखं किल यदा सुखं भवति तदा सुखं यदा भवति तदा अस्माकं किं भवति सन्तोषः भवति यदा दुःखं भवति तदा किं भवति कष्टं भवति तदा असन्तोष असन्तोषः सन्तोषः नास्ति इति एका स्थितिः अस्ति सत्यम् एतत् द्वयमपि सुखं अथवा दुःखं तत्रैव अस्माकम् अनुभवः अस्ति तस्य कारण अन्वेष कारणं किम् इति अन्वेषणं कृत्वा गच्छामः वयम् अवगन्तुं शक् शक्नुमः किं पापम् अथवा पुण्यं पापम् अथवा पुण्यं तस्य कारणं किम् इति वयम् अन्वेषणं कुर्मः इत्युक्ते कः अर्थः एतादृ एतादृश अवगमने किञ्चित् कष्टमस्ति उदाहरणं वदामि इदानीं किमपि प्रकाशः इति वदति प्रकाशः प्रकाशः इत्युक्ते कः अर्थः अन्धकारः नास्ति इत्युक्ते किं दीपः इत्युक्ते दीपः एव प्रकाशः वा प्रकाशः इत्युक्ते सामान्य कथम् अवगमयितुं शक्नुमः लैट् इति वदामः किल लैट् एव प्रकाशः न भिन्नभिन्नप्रकाशाः सन्ति उदाहरणार्थं वदामि वयं चिन्तयामः चेत् स्वयम् अवगन्तुं शक्नुमः पश्यतु इदानीम् एतद् अहं पश्यामि तस्य कारणं किं नेत्रमस्ति इति कारणेन केवलम् अहं न पश्यामि नेत्रमस्ति मम नेत्रमस्ति अत्र प्रकाशः नास्ति इति चिन्तयतु अत्र अन्धकारः अस्ति अत्र प्रकाशः नास्ति यदा राजीभगिनी उक्तवती प्रकाशस्य अभावः अस्ति अहम् एतत् द्रष्टुं शक्नोमि वा एतद् वस्तु अपि अत्र अस्ति मम नेत्रमपि सम्यक् एव अस्ति किन्तु अहं द्रष्टुं न शक्नोमि तत्र प्रकाशः इत्युक्ते वयम् अवगच्छामः किल तत्र लैट् एव तत्र नेत्रेन्द्रियस्य प्रकाशनाय एकवस्तु अस्ति किल तेनैव अहं तद् पश्यामि एतत् पुस्तकम् इति वस्तु अहं न वदामि अथवा मम नेत्रम् इति वस्तु अहं न वदामि एतस्य दर्शने साहाय्यं करोति कस्य साहाय्यं करोति नेत्र इन्द्रियस्य मम नेत्रेन्द्रियस्य साहाय्यं करोति इति एकः वस्तु अस्ति तस्य नाम अस्ति प्रकाशः इति वयं वदामः समानरीत्या मम श्रोत्रेन्द्रियद्वारा अहं किमपि शृणोमि किञ्चित् अवगमने तत् किञ्चित् कष्ट चिन्तयामः चेत् अवगन्तुं शक्नुमः नेत्रस्य बहु सरलमस्ति कारणं किम् अस्माकम् अनुभवः स समानमेव अस्ति मम श्रोत्रेन्द्रियद्वारा अहं किमपि शृणोमि अवगच्छति गीतमपि अस्ति मम कर्णः अपि अस्ति इति कारणेन अहं शृणोमि वा न गीतं प्रकाशयति तत् यत् किमपि तत्र गीतं प्रकाशयति सत्यं यदा किमपि पुस्तकं प्रकाशयति प्रकाशः इति वयं वदामः एवं गीतमपि किमपि प्रकाशयति कस्यापि इन्द्रियस्य स्वीकृत्य पश्यतु मम त्वक् इन्द्रियः अस्ति त्वक् त्वचः वैशिष्ट्यं किं स्पर्शः स्पर्शः इति एकं स्पर्शः इति अपि अस्ति स्पर्शः इति वस्तु अपि अस्ति मम त्वक् अपि अस्ति किन्तु तेन अहं न अवगच्छामि तत् अहम् अवगच्छामि इत्यस्य कारणं किम् अहं कः इति प्रश्नः आगच्छति तत्र अहं मम अनुभवः भवति किल स्पर्शः अभवत् अहम् इदानीं भगिन्याः स्पर्शं कृतवान् इति चिन्तयतु स्पर्शः अभवत् इति भवती अवगच्छति तत् कथं तस्य पृष्ठतः एकः प्रकाशः अस्ति प्रकाशः इति पदस्य अर्थः कियद् व्याप्तमस्ति प्रकाशयति इति संस्कृते तत् द्योतयितुं शक्नोति द्योतयितुम् इत्युक्ते बोधयितुं शक्नोति प्रकाशयति इति पदेन संस्कृते विद्यमानपदेन केवलम् एतस्य प्रकाशः इति न कस्य प्रकाशः सर्व इन्द्रियाणामपि प्रकाशः अवगच्छति तस्य नाम अस्ति देवता इति वदामः सर्व इन्द्रियाणामपि प्रकाशः प्रकाशयति इति क्रिया अस्ति किल सर्व इन्द्रियाणि बोधयति बोधनं प्रकाशनं ज्ञापनं सर्वम् इदानीं समानार्थे आगच्छति सत्यं किल तदेव भाषायाः प्रश्नः अस्ति वयम् इदानीम् अन्यथा तस्य विवरणं कुर्मः प्रकाशयति इति अहम् उक्तवान् वयं सामान्यतया किं चिन्तयामः इदानीं तस्य उदाहरणं वदामि आध्यात्मिकजीवने अन्तरङ्गे मम प्रकाशः अभवत् इति वदति यदा ब्रह्म ब्रह्म अनुभवः भवति तत्र विवरणं करोति तस्य येषाम् अनुभवः अभवत् ते वदन्ति एककोटिसूर्याः समानसमये उदयः भवति चेत् कथं प्रकाशः भवति तादृशप्रकाशः इत्युक्ते कः अर्थः वयं किम् अवगच्छामः प्रकाशः इति अस्माकं किमपि तटित् इव तटित् इत्युक्ते हा तादृशं तटित् तस्य प्रकाशः इव इति वयं चिन्तयामः किल यदा विद्यु तटित् भवति तस्मिन् समये यदा एकप्रकाशः तादृश एकप्रकाशः तादृशप्रकाशः वा न तत्रैव प्रश्नः अस्ति तस्मादेतत् कथम् अवगन्तुं शक्नुमः प्रकाशयति इति पद ज्ञापयति तावदेव तावानेव अर्थः अहं ज्ञातवान् इति वदामः ज्ञातवान् इत्युक्ते कः अर्थः आङ्ग्लेयभाषायां चेत् किं वदामः तत्रैव प्रश्न अण्डर्स्टाण्ड् सत्यं नो इति अस्ति तद्वा अथवा अण्डर्स्टाण्ड् इति वा अथवा एक्स्पीरियन्स् अभवत् इति वा एतत् फीलिङ्ग् इति अस्ति वा एतत् किमपि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः अस्माभिः चिन्तनीयम् एतस्य अवगमनम् अथवा प्रकाशनम् इति वदामः चेत् तस्य कः अर्थः इत्युक्ते सर्व एकरीत्या अस्माकम् एकः अनुभवः इत्येव अर्थः एक एता एत सम्पूर्ण एतानि कार्याणि अनुभवस्य बलेन चलति भगवद्गीताश्लोकस्य अर्थः अवगतः वा इति पृच्छति चेत् कः अर्थः तत्रापि प्रकाशयति इति अस्ति इदानीं पूर्वं वयं पठितवन्तः हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् तस्य प्रकाशनम् इत्युक्ते किं तस्य बोधनम् अथवा प्रकाशनम् इत्युक्ते कः अर्थः अहं किं कर्तुम् अथवा अन्य कोऽपि किं कर्तुं शक्नोति तस्य पदपदार्थं वक्तुं शक्नोति तस्मिन् विषये उदाहरणानि वक्तुं शक्नोति तद् बोधयितुं प्रयत्नं कर्तुं शक्नोति किन्तु बोधनम् इति कुत्र भविष्यति अन्तरङ्गे एव भवति सत्यं ममेव अन्तरङ्गे भवति कदा मम बोधः भवति
यदा अहम् अवगच्छामि कदा अवगच्छति इत्येव प्रश्नः यदा अहं
चिन्तयामि तस्मिन् विषये मम अन्तरङ्गे यदा मथनं चलति मथनम् इत्युक्ते हा मथनं यदा चलति तत् मम अन्तरङ्गे पुनः पुनः तस्मिन् विषये विचारः चिन्तनं मथनं तादृ तदा एव अहम् अवगच्छामि अहम् अर्थम् अवगतवान् एतत् सर्वं किं सर्वम् अभिव्यञ्जनमस्ति अभिव्यञ्जनम् इत्युक्ते एककार्यस्य अवगमनम् अभिव्यञ्जनम् अभिव्यञ्जनम् इत्युक्ते बहिः वदति किल बोधयति तत् अभिव्यञ्जनस्य बहु अथवा बोधनस्य अथवा पाठनस्य अथवा प्रकाशनस्य बहु परिमितिः अस्ति तत् केवलं भाषादृष्ट्या कर्तुं शक्नुमः अथवा अन्य के केषुचित् विषयेषु कर्तुं शक्नुमः किन्तु तस्य बोधनम् अभवत् वा इति कदा अवगच्छति स्वयं तस्य अनुभवः यदा किञ्चित् भवति किमर्थं वदामि अत्र प्रति एकसूक्ष्मतया एकस्मिन् विषये अग्रे अग्रे अग्रे अग्रे चर्चां कृत्वा गच्छन् अस्ति अहं कदा तद् अवगच्छामि मम जीवनेन सह तस्य किञ्चित् सम्बन्धः यदा भवति अहं किञ्चित् एक्स्पीरियन्स् इत्युक्ते अनुभवं यदा प्राप्नोमि तस्मिन् समये एव अहम् अवगच्छामि तावत्पर्यन्तम् अहम् अवगन्तुं न शक्नोमि तदा अस्माकं कदाचित् संशयः भवति किमर्थम् एवं सूक्ष्मतया पुनः पुनः इदानीं सुखं दुःखम् इति उक्तं सुखं दुःखम् इति उक्तं वयं वयं जानीमः किमर्थं वयं जानीमः अस्माकम् अनुभवः अस्ति सुखं दुःखम् इति अस्माकम् अनुभवः अस्ति वयं सुखम् अनुभूतवन्तः किन्तु विवरणं कर्तुं शक्यते वा किञ्चित् कष्टम् किन्तु सुखमिति वयम् अहं जानामि किं सुखम् इति केन कारणेन सुखं मिलति इति एकः पठति चेत् एकः अन्वेषणं करोति चेत् सरलं वा भवतामेव जीवनं स्वीकरोतु स्वस्य जीवनं स्वीकरोतु मम जीवने इदा अहम् इदानीं सुखी अस्मि कारणं किम्
समस्या नास्ति
एतत् के किं कारणं किमस्ति अहं शान्तः अस्मि तद् किञ्चित् उत्तम उत्तरमस्ति अहं सन्तुष्टः अस्मि अहं सुखी अस्मि इति वक्तुं शक्नोति वा किञ्चित् सूक्ष्मम् अभवत् किल एतत् सर्वं वयं सामान्यतया जीवने उपयोगं कुर्मः अहं सुखी अस्मि अहं सन्तोषेण अस्मि सर्वं वदामः किन्तु पश्यतु अहं सुखी अस्मि इति तस्य एकः एकस्तरः स्तरः अस्ति अहं सन्तुष्टः अस्मि इति भिन्नस्तरः अस्ति कारणं किं मम सन्तोषः अथवा मम सुखं यस्मिन् कस्मिन्नपि क्षणे गच्छेत् तद् स्थिरं नास्ति तद् एव तत्रैव प्रश्नः यत् सुखम् अस्ति तस्मिन्नेव समये अहं जानामि अग्रे किम् आगच्छति दुःखम् आगच्छति तस्मात् किं करणीयमस्ति एतस्य सुखस्य दुःखस्यापि अग्रे अथवा एतस्य सन्तोषस्य अथवा अस्माकम् एतत् दुःखमस्ति सङ्कटस्य अग्रे अस्माभिः गन्तव्यं वक्तुं वाक्यैः वक्तुं बहु भिन्नम् एतत् किञ्चित् स्वस्य स्तरे वयं चिन्तयामः चेत् जीवनस्य जीवनेन सह तोलनं करोति चेत् अवगन्तुं शक्नुमः नो चेत् किम् इदानीं सन्तोषः एव मम लक्ष्यमिति सामान्यतया इदानीं वयं सर्वाणि कार्याणि कस्य आधारेण कुर्मः सन्तोषार्थमेव कुर्मः शान्तिनिमित्तं न अवगच्छति सर्वं पदे पदानां क्रीडा एव एतत् सर्वं सर्वम् अन्तरङ्गप्रवृत्तिः एव शान्तिः एव मिलति इति चिन्तयतु एकवारं शान्तिः मिलति समाधानं मिलति तत्र तद् न गच्छति किमर्थं न गच्छति शान्तिः किमर्थं न गच्छति तत् सुखमपि न दुःखमपि न अवगतं किञ्चित् कष्टकरं कारणं वयम् अनुभूतवन्तः वा न वा इति प्रश्नः अस्ति किल यदा शान्तं भवति मनः यदा शान्तं भवति तस्मिन् सन्दर्भे वयम् एक आनन्दम् अनुभवामः तत् भिन्नं किन्तु सुखं दुःखम् इति भिन्नं सुखं दुःखं चेत् तस्य कारणं भवति പാപം പുണ്യം കാരണേനैव सुखं दुःखम् अस्ति इति कर्मसिद्धान्तमस्ति तत् कर्म कर्मणि यदा भवान् पापकार्यं करोति भवान् दुःखम् अनुभवति तस्य पुण्यकार्यं करोति सुखम् अनुभवति किन्तु एतत् एवं चेत् अहं पुण्यकार्यमेव करोमि अन्यत् किमपि आध्यात्मिकजीवनं सर्वं न आवश्यकम् इति केचन वदन्ति खलु किं तत् पुण्यकार्यमेव करोति चेत् पुण्यं सम्पादयति किन्तु किं भविष्यति अन्ते क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति इति अस्ति यदा पुण्यस्य नाशः भवति पुण्यम् इत्युक्ते एकदृष्ट्या वदामः एक बेङ्क् बेलेन्स् इव अस्ति देवलोकः इति देव वस्तुतः तत्सर्वं भिन्नं कुत्रापि न अस्माकं सङ्कल्पः एव एतत् सर्वं किल देवलोकः तत्र सुरसुन्दर्यः रम्भा अनन्तरं उर्वशी मेनकारं वा तिलोत्तम सर्वदा नृत्यं भवति तत्र यथेष्टं विवरणां पश्यतु पुराणेषु सुरापानं कुर्वन्ति किल इन्द्रः सर्वम् इन्द्रः एकतटाकं सुरां पीतवान् इति अस्ति किञ्चित् किमपि न तस्य केपासिटि कियत् अस्ति इति चिन्तयतु एक तटाकस्य एव वदति वृत्रासुरस्य हननार्थं यदा गच्छति तत् पूर्वम् एक तटाकं एषः सङ्कल्पः कुतः आगच्छति अस्माकम् अन्तरङ्गादेव कारणं मम इमेजिनेशन् अस्ति एतत् सर्वं स्वर्गः इत्युक्ते एवं भवेत् नरकम् इत्युक्ते कथं भवति ओ अत्यन्त उष्णम् अथवा अन्यत् वेदनां जनयति तत् एतत् एतत् सर्वं कुत्र अस्ति अस्माकम् अन्तरङ्ग वयम् अन्तरङ्गबलेन भिन्नभिन्नलोकं वयं कुर्मः किल इदानीमेव इदानीं जाग्रत् स्वप्नसुषुप्ति इति त्रयं वयं सामान्यतया वदामः जाग्रत् इत्युक्ते एषा स्थितिः एतत् स्थिरं नास्ति एतत् स्थिरं नास्ति इति कथम् अवगच्छामः प्रतिदिनं स्वप्नं पश्यामः स्वप्नलोके गच्छामः किल प्रतिदिनं वयं निद्रां कुर्मः तस्मिन् सन्दर्भे षड् सप्तघण्टाः किम् अभवत् इति वयं जानीमः वा वयं न जानीमः तस्मिन् समये एकः लोकः आसीत् अहं भिन्नस्वप्नलोके स्वप्नलोके किं किं पश्यामि तद् स्वप्नस्य क्षणमात्रेण यदा ततः जागरणं भवति जागरणम् इति वदति किल यदा मम निद्रातः जागरणं भवति तस्मिन् क्षणे किं समाप्तं
स्वप्नलोकः समाप्तः तावत्पर्यन्तमासीत् एवमेव एषः लोकः अपि जाग्रत् लोके केन कारणेन वयम् इदानीं स्मः अज्ञानमस्ति अस्माकं किल अज्ञानम् अस्ति अज्ञानस्य गमनं यस्मिन् क्षमये क्षणे भवति कथं यदा निद्रात्यागः भवति तस्मिन् क्षणे स्वप्नं यद् कथं गच्छति एवमेव इतः अपि वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः किन्तु तत् गन्तव्यम् इत्युक्ते तदर्थम् अस्मा इदानीं केन कारणेन वयम् अत्र बन्धनं कृतवन्तः इन्द्रियाणां कारणेन अथवा अस्माकं मनसः कारणेन अथवा बुद्धिकारणेन एवमेकः क्रमः अस्ति एतस्य किन्तु बुद्धि मनः इन्द्रियाणि एतावत् बुद्धिमनः इति अस्मा हस्ते एव नास्ति अवगन्तुमेव न शक्नुमः ततोपि पूर्वमस्ति समीपे अस्ति इन्द्रियाणि इन्द्रियाणि वयं किञ्चित् किञ्चित् अवगच्छामः किन्तु अत्र वदति इन्द्रियाणां कारणेन भवान् किं करोति कर्म करोति किल इन्द्रियाणि उपयुज्य भवान् कर्म करोति तस्मिन् विषये भवतः सूक्ष्म अवगमनमस्ति चेत् भवान् अग्रे गन्तुं शक्नोति किमर्थम् अवगमनं प्रकाशनम् इति सर्वं तावत् एतदर्थं विवरणं कृतवान् अवगमनम् इत्युक्ते कः अर्थः पुस्तके पठनम् इति न चिन्तयतु मम इन्द्रियाणां द्वारा कीदृशकार्यमहं करोमि कर्म अहं करोमि खलु तत् कीदृशमस्ति इति अहं यदा अवगच्छामि तदा किं भवति एकबोधः भवति सत्यं तत् एकज्ञानं भवति तेन किं भवति मम मनः शान्तं भवति मनः यदा शान्तं भवति मनः शान्तं भवति एक एकदृष्ट्या शुद्धं भवति मनः शुद्धं शान्तम् इति सर्वं समान अर्थे एव तत्र प्रयोगं करोति यदा वयं शान्तम् इत्युक्ते पीस् इति वदामः शान्ति इत्युक्ते अथवा शुद्धम् इत्युक्ते अन्यपदं वदामः एव न तत् तत्र शुद्धं भवति मनः शुद्धं भवति इत्युक्ते किं मनः शान्तं भवति उदाहरणं वयं पूर्वं उक्तवन्तः जलं निश्चलं यदा भवति जलं शुद्धं यदा भवति तत्र निश्चलम् इत्युक्ते का एकः तडागः अस्ति तडाग तडागे चलनं विना यदा भवति अथवा शुद्धं यदा भवति तस्मिन् समये किं भवति शान्तम् अस्ति यदा शान्तं सर्वाणि पदानि यदा शान्तमस्ति अथवा यदा शुद्धमस्ति अथवा यद् निर्मलमस्ति स्वच्छमस्ति तस्मिन् समये किं भवति भवान् अन्तः किमस्ति इति पश्यति किल स्वयं तद् एक उदाहरणमेव तदेव अत्र न सम्भवति एवं न चिन्तयतु अत्र सम्पूर्णं जलं तत्र मलिनम् एवं न अत्रापि तदेव सम्भ सः एव किं सा एव प्रक्रिया अत्रापि किं भवति एतत् शुद्धं भवेत् इत्युक्ते सः अर्थः स्वच्छं भवेत् इत्युक्ते सः अर्थः शान्तं भवेत् इत्युक्ते सः अर्थः निर्मलं भवेत् इत्युक्ते सः अर्थः शान्तम् इत्युक्ते अस्माकं मनसि यद् आगच्छति तद् न चिन्तनीयम् इति वदामि कर्मकारणेन यदा कर्म निष्कामकर्म करोति तदेव अस्मिन् अध्याये अस्ति यदा निष्कामकर्म करोति तस्मिन् समये किं भवति मनः स्वच्छं भवति अथवा मनः शान्तं भवति अथवा मनः निर्मलं भवति अप निष्कामकर्म वा इति कथम् अवगच्छामः श्लोकं प्रति गच्छामि पूर्वं तत्र किम् अस्ति इति अवगच्छामि चेत् सरलमस्ति इदानीं निष्कामकर्म अहं करोमि तत् निष्कामकर्म वा न वा इति मया अवगन्तव्यं खलु निष्कामकर्म इत्युक्ते कः अर्थः पदस्य अर्थः काम विना इच्छां विना आग्रहं विना कर्म भिन्नभिन्नविषयाः सन्ति भिन्नभिन्नप्रश्नाः सन्ति तत्र काम नास्ति चेत् कार्यं करोति वा वस्तुतः न वयम् अस्माकम् एक्स्पीरियन्स् मध्ये काम नास्ति वयं कार्यं कुर्मः वा किन्तु करोति वद् भगवान् वदति अग्रे कथं काम नास्ति कार्यं करोति अथवा अहं कथम् अवगन्तुं शक्नोमि स्वस्य जीवने अवगमनाय किञ्चित् कष्टमिति कारणेन अन्यस्य जीवनस्य अवलोकनं करोतु अन्यस्य जीवने इत्युक्ते अवगमनार्थम् अन्य एकस्य जीवने सः निष्कामकर्म करोति वा न वा इति कथम् अवगच्छामः तस्य फलं मिलति वा न वा इति वयं कथम् अवगच्छामः इदानीं पश्यतु तस्य एक उदाहरणं वदति अस्माकं ग्रन्थेषु वदन्ति तेन सह ये सन्ति अथवा तं परितः किम् अस्ति ते सर्वे शान्ताः सन्ति वा इति पश्यतु
सः किमपि करोतु अस्माकम् अवगमनार्थं वदामि तस्य अवगमनस्य विषये न इदानीं एकः सन्न्यासी अस्ति उदाहरणार्थं अथवा एकः निष्कामकर्म एकसंस्थां चालयति एक आर्गनैसेशन् चालयति एक आश्रमं चालयति अन्यत् किमपि तादृश उत्तमकार्यं करोति वयं सर्वे वदामः उत्तमकार्यमिति वयं कथम् अवगच्छामः तस्य कार्यम् उत्तमं वा अथवा तस्य कार्यं सः निष्कामरीत्या कुर्वन् अस्ति वा यद् जीवनस्य अनुभवः भवति चेत् बहु शीघ्रम् अवगन्तुं शक्नुमः कथम् अवगन्तुं शक्नुमः एकवारम् अवलोकनं करोतु तेन सह ये ये कार्यं कुर्वन्ति ते सर्वे शान्ताः वा इति पश्यन्तु ते सर्वे शान्ताः चेत् ते सर्वे किञ्चित् समाधानेन सन्ति चेत् सः सम्यक् कार्यं करोति इत्यर्थः एतत् कुत्र वयं शीघ्रम् अवगन्तुं शक्नुमः अस्माकं जीवने वयं शीघ्रं कुत्र अवगन्तुं शक्नुमः गृहे कुटुम्बे अस्माकं गृहे अस्माकं गृहम् इति एकं यूनिट् अस्ति खलु गृहे वयं सर्वे मिलित्वा कार्यं कुर्मः पश्यामः चेत् एकं विचित्र किं वदामि गणः अस्ति गृहं वयं भिन्नभिन्नगणनिर्माणं कुर्मः इदानीं वयम् अत्र संस्कृतस्य एकगणः अस्ति वयं सर्वे मिलितवन्तः तस्य कारणं किम् സംസ്കൃതം ഇതി എവം തത്ര മൂലമസ്തി അസ്മാകം സർവേഷാം ഇച്ഛ ഏകത്ര അസ്തി സംസ്കൃതം ഇതി തേന കാരണേന തത്ര ഏക അസ്മാകം മേളനം ഭവത് കിന്തു സർവവിധ മേളനം തദേവ കാര്യാലയഃ അസ്തി അസ്മാകം കാര്യാലയേ സർവേ മിളന്തി കിം കാരണം ആ സർവേ കാര്യം കുറുവന്തി തത് കാര്യേ സഹ തജ്ഞഃ അസ്തി അതോ തസ്മിൻ കാര്യേ തസ്യ പ്രവൃത്തി അസ്തി വയം ചിന്തയാമ ധനാർത്ഥമേവ ഇതി ചിന്തയ ധനാർത്ഥം ഭവതു धनार्थं चेदपि इदानीं सः एकस्मिन् कार्यालये कार्यं करोति सत्यम् एषः अन्यकार्यालये कार्यं करोति सः अन्यकार्यालये कार्यं करोति किमर्थं सः तस्मिन् कार्यालये कार्यं कुर्वन्नस्ति एकैकस्य जीवन किमर्थं सः करोति सः तदेव पठितवान् सत्यं सः इदानीं कम्प्यूटर् विभागे कार्यं करोति चिन्तय सङ्गणके सः कार्यं कुर्वन्नस्ति चिन्तयतु सः गणनाविषये कार्यं कुर्वन् अस्ति चार्टेड् अकौण्टेण्ट् अस्ति इति चिन्तयतु केन कारणेन एषः कम्प्यूटर् विभागे कार्यं करोति सः गणनाविभागे कार्यं करोति पठनं किल एषः तस्मिन् विभागे पठितवान् सः तस्मिन् विभागे पठितवान् केन कारणेन सः तस्मिन् विभागे पठितवान् तस्य इच्छा केन कारणेन सः इदानीं वदामि अहम् अहम् एतत् कार्यालयं न इच्छामि इति
सत्यं बहवः कार्यालये कार्यं कुर्वन्तः जीवने अपि एवमेव अस्माकं वयं वदामः इदानीम् अहम् एतत् कार्यम् अहं न इच्छामि एतत् अहं न इष्टवान् मम एतत् कारणेन मम चिन्तनानुसृतं न अहम् अन्यत् एव इष्टवान् इति सर्वं वदामः भवान् इष्टवान् इति वदति चेदपि भवतः कर्म कस्मिन् विषये आसीत् सः इदानीं डाक्टर् भवितुम् इष्टवान् इति चिन्तयितवान् न जानामि वृद्ध उदाहरणार्थं वदामि सः वैद्यः भवितुम् इष्टवान् किन्तु तस्य कर्म अधिककार्यं सः कुत्र कृतवान् कम्प्यूटर् इञ्जिनियर् भवितुं कृतवान् तदा अभवत् सत्यम् अस्मिन् जन्मनि इदानीं वयं कस्मिन्नपि विषये बहुवारं तदेव चिन्तनं कुर्मः चिन्तनं कुर्मः चिन्तनं कुर्मः अन्ततो गत्वा किं भविष्यति तद् भवति भवान् अस्मिन् जन्मने भवान् तत् न अस्मिन् जन्मनि तत्र न प्राप्नोति चेत् भवान् किं करोति अग्रिमजन्म तद् भवति तदर्थमेव अग्रिमजन्म अस्ति अग्रिमजन्म कः निर्माणं कृतवान् अहमेव निर्माणं कृतवान् किन्तु अहं कदापि न अङ्गीकरोमि तत् अवगतं किमर्थम् एतत् उक्तवान् इदानीं वयं सर्वे चिन्तय सत्यस्थितिं चिन्तयतु मम जीवनम् अस्ति अहम् एतद् एवमेव विचिन्त्य अहम् एतद् जीवनं न प्राप्तवान् इति अस्माकं सर्वेषां मनसि अस्ति किल अहं किमर्थं वदति अहम् एतद् कर्म एवमेव अभवत् तस्य उदाहरणमेव उक्तवान् एकैकः कथम् एकैक उद्योगे अस्ति समानं इदानीमेव अस्मिन्नेव जन्मनि अहं तादृशकर्म कृत्वा कृत्वा कृत्वा कृत्वा कृत्वा कृत्वा तत्र प्रविष्टवान् मम इच्छा अस्ति वा नास्ति वा किन्तु अहं तदेव कृतवान् अहं तदर्थमेव प्रयत्नं कृतवान् अन्ततो गत्वा यदा प्राप्तिः अभवत् तदानीं मास्तु इति वदामः तेन प्रयोजनं नास्ति समानमेव अस्माकं जन्म अपि अस्ति अद्य वयं कुत्र भवामः तद् वयम् एवमेव प्राप्तवन्तः कदाचित् वयं चिन्तयामः अस्माकं कोऽपि रोगः अस्ति इति चिन्तयतु तद् सरलं तादृशचिन्तने अथवा अन्य किमपि तादृशकष्टमस्ति इति चिन्तयतु वयं चिन्तय अहं कथम् एतत् चिन्तितवान् मह्यम् एतत् आवश्यकम् इति अहं कदा चिन्तितवान् कोऽपि न चिन्तयति किल मम एषः रोगः भवतु इति चिन्तयति वा न किन्तु कथं स तस्मिन् कर्मणि कार्यं कृतवान् अवगतं तस्मिन् कर्मणि इत्युक्ते रोगः आगच्छति तस्य कारणं किम् पुण्यकारणेन वा आयुर्वेदसिद्धान्ते एक एतदेव अस्ति जानाति पापकारणेनैव रोगाः आगच्छन्ति यदा अलोपति चिकित्सा इव न आयुर्वेदचिकित्सा आयुर्वेदवेदः अस्ति किल आयुः आयुः अस्ति तस्य वेदः अस्ति आयुर्वेदः तत्र वदति पापः पापमेव मूलं रोगस्य मूलं किं पाप तत् कथम् आगच्छति पाप अस्मिन् जन्मनि वा गतजन्मनि वा तत् भविष्यति इति विपरीतकर्म भवान् कृतवान् हम्म। अवगन्तुं शक्नोति अस्मिन् जन्मनि इदानीम् एकः लेदर् बिस्नेस् करोति इति चिन्तयतु कोऽपि करोति वा उदाहरणार्थं वदामि मम एकं बहु मित्रमासीत् बहु चेन्नैनगरे एव महान् धनिकः सः महान् धनिकः किन्तु लेदर् बिस्नेस् एव करोति सः एकस्मिन् दिने सः माम् उक्तवान् एतत् सर्वं विचिन्त्य सः अस्मिन् जन्मनि अहं किं कार्यं अस्ति वस्तुतः सः उत्तमकुले जन्म प्राप्तवान् सम्यक् वेदाध्ययनं कृतवान् सर्वं कृतवान् किन्तु किं अस्ति सः भारतात् एक्स्पोर्ट् करोति एतादृशवस्तूनि अत्र आनीय विक्रयणं करोति भिन्नभिन्नराज्येषु विक्रयणं करोति तस्य पृष्ठतः पृष्ठतः चिन्तयामः चेत् तस्य कर्म कारणेन तस्य किम् आगच्छति किं कार्यं सः करोति जीवनव्यापनाय किं कार्यं करोति तेन पुण्यं मिलति वा वयं सर्वे वदामः पुण्यं न मिलति किन्तु सः न अङ्गीकरोति स्वस्य कर्म स्वीकरोतु एक एकः स्वस्य कर्म स्वीकृत्य चिन्तयतु अहं कार्यं करोमि मम सर्वकारस्य उद्योगः एव अहं तदेव कार्यं करोमि किन्तु तेन किं भवति इति एकवारं वा चिन्तनीयं वा न वा मम जीवनस्य प्रयोजनं किम् इति मया चिन्तनीयं वा न वा अहम् एतादृशकार्यं करोमि पूर्वम् अत्र एव अस्माकम् अमेरिकामध्ये एव अस्माकं संस्कृतभारत्याः एका भगिनी आसीत् सा एरोनोटिकल् इञ्जिनियर् अस्ति वर्गं शृणोति वा इति अहं न जानामि इदानीं सा एकस्मिन् दिने उद्योगं रिसैन् कृतवती सा मम न आवश्यकमिति उक्तवती अमेरिकातः गतवती सा अमेरिकायाम् इतः परं वासं न करोमि इति अत्रैव जाता सा किन्तु इतः अत्रैव जाता इति चिन्तयामि सा इतः गतवती गत्वा अन्यराज्यं गत्वा वासं करोति सामान्यं किमपि अन्य उद्योगं कृतं पृष्टवान् किमर्थं भवति उद्योगं त्यक्त्वा कोऽपि त्यजति वा एरोनाटिकल् इञ्जिनियर् आसीत् वदति अहं मम अद्भुतम् अभवत् यत् अहं पठितवती एतावत् कष्टेन अहं किं ज्ञानं सम्पादितवती तेन यत् विमानं निर्मितं तेन एव निर्माणं कृत्वा ते कुत्रापि गत्वा बोम्ब् क्षिप्तवान् तद् तस्याः उद्योगः तत्र आसीत् सैन्य एतत् विभागे कुत्रापि आसीत् सा तत् ज्ञातवती सा तस्याः अन्तरङ्गे एकक्षणे चिन्तनमभवत् यः अणुस्फोटः यः आविष्कृतवान् तस्य नाम किं स्मृतवान् किमपि प्रद न न प्रथमवारम् अणुस्फोटः यदि एकं गत्वा इण्टर्नेट् मध्ये पश्यतु सः एक प्रथमम् उक्तवान् किल तत् स्फोटं दृष्ट्वा संस्कृतश्लोकमेव उक्तवान् जानाति भगवद्गीतायाः एकश्लोकमेव स्वस्य मुखात् बहिरागतम् इत्युक्ते सहस्र आरम्भे उक्तवान् किल सहस्रकोटि सहस्रकोटिदिवाकरः उदयं प्राप्नोति चेत् कथं प्रकाशः आगच्छति एवं सः दृष्टवान् एक अणुस्फोटतः भिन्नभिन्न तेन कारणेन एव किल किन्तु तस्य किम् अभवत् अन्ते जीवने तस्य उन्मादः अभवत् जीवने जानाति यदा यद् बोम्ब् क्षिप्तवन्तः हिरोशिमा नागसाकि मध्ये यदा बोम्ब् क्षिप्तवन्तः तस्य तस्मिन् क्षणे तस्य एतत् किं बुद्धिभ्रमः जातः इत्युक्ते सोढुं न शक्नोति सः विचिन्त्य कर्मणः फलम् अवगच्छति वयं चिन्तयामः कोऽपि सम्बन्धः नास्ति एतत् अन्येषां विषये चिन्तने बहु सरलमस्ति यः अणुस्फोटं कृतवान् अथवा अन्यत् किमपि कृतवान् एतत् सर्वं सरलम् इञ्जिनियर् अभवत् डाक्टर् अभवत् तस्य कारणं सर्वं किन्तु स्वस्य जीवनविषये अस्माभिः किञ्चित् चिन्तनं करणीयं तदा एव वयम् अवगन्तुं अहं किं कार्यं कुर्वन् अस्मि मम कार्येण किं भवति मम प्रतिदिनप्रयत्नः किल कुटुम्बं कुटुम्बमध्ये वयं प्रति मम पुत्रः पुत्री एवं भवतु इति वयम् इच्छामः सत्यं मम पुत्रः सम्यक् भवतु पुत्री सम्यक् भवतु इति स्वाभाविकतया मातापिता चेत् इच्छा भवति किल किन्तु वयं प्रतिदिनं किं ज्ञानं किं कार्यं तस्य कृते कुर्मः भोजनं निर्माय दद्मः अथवा धनं दद्मः अन्यत् सर्वं सत्यं किन्तु भवान् चिन्तयतु भवान् किमर्थं तद् यच्छन् अस्ति तदेव सः भविष्यति अवगच्छति अन्ततो गत्वा रोदनं कृत्वा प्रयोजनं नास्ति ओ मम पुत्रायाम् अभवत् मम पुत्री एवम् अभवत् भवान् किं कुर्वन् भवान् बहु प्रयत्नेन भवान् प्रतिदिनं कर्म कुर्वन् अस्ति किल तथैव अस्माकम् एकं माया इति वदति तस्य एक आवरणम् इति वदति विक्षेपम् आवरणम् एतत् शक्तिद्वयेन आच्छादितम् तस्मात् सत्यं वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः अवगन्तुं शक्नुमः सत्यं वयं न चिन्तयामः कदापि अवगच्छति वयम् एक मूढस्वर्गम् इति सर्वं वदामः किल तत्र स्थित्वा वयं कार्यं कुर्वन्तः भवामः जन्म प्राप्तवान् जीवनान्तपर्यन्तं कार्यं कुर्मः वयं जानीमः किल इदानीं पश्यतु अस्माकं सर्वेषां कति वयः भव इतोपि कति वर्षाणि वयं जीवनं कुर् कर्तुं शक्नुमः स्पष्टं सर्वमपि वयं जानीमः एक चिन्तयति चेत् अवगन्तुं शक्नुमः किन्तु वयं ज्ञातुं न इच्छामः सत्यं वयं ज्ञातुं न इच्छामः वयम् किमर्थं सर्वम् एक अज्ञाने एव जीवनम् अग्रे नयामः यदा वयम् अवगच्छामः प्रथमक्षणे अस्माकं भीतिः भवति अन्तरङ्गे अस्माकं तदेव केचन जनाः सैण्टिस्ट् वा तादृशजनाः सर्वं तेषाम् एवम् अभवत् इति वदन्ति किल तस्य कारणं किं ते न चिन्तयन्ति इति न बहु चिन्तयन्ति एतादृशविषयेषु यत्र कुत्रापि तेषां भौतिकप्रवृत्तिमध्ये यदा चिन्तनमस्ति तदत्रापि ट्रान्स्फर् भवति तत् चिन्तनं यदा आगच्छति तेषां स्फोटः भवति अस्माकमपि जीवनं तदेव इत्युक्ते तत्र अज्ञानम् इत्युक्ते किम् अथवा आवरणम् इत्युक्ते किं तत्रत्य आच्छादकम् इत्युक्ते किम् अन्धकारः इत्युक्ते किम् एतस्य अन्धकारस्य निर्माणं कः करोति वयमेव कुर्मः तदेव अहम् उक्तवान् तत्र एव स्थित्वा वयं कर्म कुर्मः ततः अग्रे गन्तव्यं चेत् ततः बहिः आगन्तव्यं चेत् तदर्थम् एकः मार्गः अत्र अस्ति भिन्नभिन्नमार्गाः भगवान् वदति गीतायां तत्र एकः मार्गः अस्ति निष्कामकर्म तत् निष्कामकर्म इति यद् वदति तत् भिन्नं भिन्नम् इति दुर्व्याख्यानं न करोतु इति भगवान् बहु प्रोटेक्षन् करोति किमर्थं स्वभावं तु अवगच्छामः किल अस्माकम् इच्छा तदेव कथमपि गत्वा ज्ञानं प्रति गच्छति इदानीम् अहम् एतत् सर्वं वदामि एकदृष्ट्या बुद्धिमध्ये मम अपि भवतामपि बुद्धिमध्ये वा सत्यम् एतत् सर्वं भवति इतः गृहं गच्छामि एतत् सर्वं समाप्तं किल <laughs> यत् यत् किमपि अहमपि एवमेव वयं सर्वेपि एवमेव किल पुनः पुत्रः पुत्री अथवा गृहम् उद्योगः कलहः लघु लघु कार्याणि तत् एतत् कुत्र वयं जीवनं कुर्मः भगवान् तु अपि अपि च जानाति सरलं न ततः बहिरागमनम् इत्युक्ते किन्तु सः वदति तदर्थं किं कुर्मः पूर्वं सन्न्यास आश्रमेषु सर्वसम्प्रदायेषु अपि भारते अन्यत्र नास्ति किल सर्वसम्प्रदायेषु अपि आसीत् गीतापारायणं करणीयं प्रतिदिनं किमर्थम् किमर्थं गीतापारायणं करोति चेत् किं ततः किमपि पुण्यम् आगच्छति वा ततः पुण्यं किमपि न पारायणेन चिन्तनम् आगच्छति पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः भवान् वदति कथनेन सम्भाषणेन किं भविष्यति चिन्तनम् आगच्छति तद् तदेव कर्म कथनम् इति पारायणम् इति यत् अस्ति एव कर्म किल इदानीं वयं गीतावर्गम् आगच्छामः इति चिन्तयतु गीतावर्ग आगमनमेककर्म अस्ति वा न वा अस्ति मया उत्थातव्यं अनन्तरं तदपि न किम् अस्ति गृह गृहकार्यालयात् शीघ्रम् आगन्तव्यम् गृहकार्याणि समापनीयानि भिन्नकार्यमध्ये मया बहु अड्जस्ट् करणीयं तदर्थं तादृशं किमपि कार्यं भवान् तादृशं करोति भवतः स्वभावः भवति तत् जनाः बहु शीघ्रं किं कुर्वन्ति तद् नावश्यकम् वयं वयं सर्वेपि ताद् तादृशमेव प्रतिदिनं प्रातःकाले षड्वादने उत्थाय अथवा पञ्चवादने उत्थाय कदापि उत्थाय प्रथमं स्नानानन्तरं सहस्रनामपारायणं करोतु सम्यक् वा असमीचीनं वयं सर्वेपि जानीमः कोटिशः जनाः वदन्ति सम्यक् कुर्वन्ति वा किमर्थं
तावदेव अस्ति एतत् सर्वमपि तदुत्तमं सम्यक् तत् एतत् सर्वं तस्मादेव पूर्वं वेदपाठनं तस्य पारायणं तत् एतत् एक क्रमशः तद् कारयति पुनः पुनः पुनः पुनः कारयति तेन किं भवति तद् कर्म एव तद् अवगच्छति तानि कर् तदेव सात्विककर्म इति वदति कर्म अपि त्रिविधम् आगच्छति सात्विकं तामसिकं राजसिकम् इति आगच्छति तद् सात्विककर्म भवान् पुनः पुनः पुनः करोति सात्विककर्म अपि इच्छया करोति ततः पुण्यमेव मिलति ततः सुखमेव आगच्छति तद् समापनमपि भवति किन्तु सात्विककर्मं प्रति भवान् प्रथमं गच्छतु प्रथमं किं भवेत् यत् तामसकर्मतः राजसकर्मं प्रति आगच्छेत् राजसकर्मतः सात्विककर्मं प्रति गच्छेत् सात्विककर्मतः किं करणीयं निष्कामकर्म प्रति गच्छेत् सात्विककर्म एव निष्कामकर्मरूपेण करणीयं तद् विश् किञ्चित् उपरितनविषयः किन्तु अस्माकं जीवने आरम्भः करणीयः कुत्रापि अस्माकं नो चेत् प्रयोजनं न प्रतिदिनं वयं किमपि तत् पारायणं कुर्मः एतत् कुर्मः तत्र गच्छामः तत्र गच्छामः आहत्य किम् अस्माकं जीवनमेव वयम् एक एकबिन्दुं मध्ये एक सर्कल् ततः एक रौण्ड् अस्ति किल तत्र एव अहं स्थापितवान् अस्मि मम जीवनं ततः कुत्रापि गन्तुम् अहं मां न त्यजामि तदेव बन्धनमस्ति तस्य स्फोटः करणीयः चेत् निष्कामकर्म इति वदति अग्रिमश्लोके भगवान् वदति तद् इदानीं समयः अस्ति वा अग्रिमश्लोकदर्शने अत्र श्लोकं पश्यामः तत्र मिथ्याचारी इति एकं पदं वदति भगवान् अहं तत्र तादृश आचारः आचारः अस्माकं जीवने न भवेत् इति कारणेनैव एतादृशरीत्या तस्य विवरणं कृतवान् स्वयं किञ्चित् चिन्तनीयं तदर्थमेव अस्ति मिथ्याचारी इत्युक्ते सः कः एवं किमपि उक्त्वा मम समयः नास्ति अथवा अहम् एतत् अहम् एवमेव अस्मि भिन्नभिन्नकारणानि सन्ति किल अस्माकं जीवने वयं सर्वे एकदृष्ट्या मिथ्याचारिणः अस्माभिः अन्यमार्गेण गन्तुं शक् शक्यते वयं शक्नुमः गन्तुं किन्तु वयं न गच्छामः किं भिन्नभिन्न कारणानि वदामः तदेव मिथ्या मिथ्यायाः आचारः तदेव मिथ्याचारी इति अस्ति पश्यामः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते कथं भवति पद विभागः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य
यः आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रिया इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा अनन्तरं मिथ्याचारः सः उच्यते यः विमूढात्मा इति अस्ति विमूढ यः विमूढात्मा विमूढः मूढः ज्ञानं नास्ति विमूढात्मा सम्यक् पदप्रयोगं करोति विमूढ आत्मा इत्युक्ते आत्मविषये ज्ञानं नास्ति तस्य आत्मविषये ज्ञानं नास्ति इत्यस्य कारणं किम्
कारणं किम् आत्मविषये ज्ञानं न मिथ्याचारी एव सः तद् किन्तु केन कारण आत्मविषये विचारः नास्ति सत्यम् അസ്മാകം ഏകസ്മിൻ വിഷയ ജ്ഞാനമസ്തി കാരണം കിം തസ്മിൻ വിഷയ വിചാര അസ്തി തസ്മിൻ വിഷയ കർമ്മ അസ്തി അവഗച്ഛതി വ മമ ഏതസ്മിൻ വിഷയ ജ്ഞാനം നാസ്തി ഇത്യുക്തെ തസ്യ കാരണം കിം മമ തസ്മിൻ വിഷയ മമ പ്രയത്ന നാസ്തി മമ പ്രയത്ന നാസ്തി ഇത്യസ്യ കാരണം കിം മമ ഇച്ഛാ നാസ്തി ഇല്ല തദേവ വിമൂഢാത്മ ആത്മവിഷയേ തസ്മാ വിമൂഢ यः आत्मविषये विमूढः विवेकी पुरुषः अस्ति कर्मेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपायि उपस्थ पञ्चकर्मेन्द्रियाणि अस्माकं हस्तः पादः मुखम् एवम् अत्र लिखितमस्ति वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ एवं पञ्च इन्द्रियाणि सन्ति अस्माकं पञ्चकर्मेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि सः किं करोति संयम्य इत्युक्ते निरुध्य तस्य नियन्त्रणं कृत्वा कर्मेन्द्रियाणां नियन्त्रणं कृत्वा संयमे इत्युक्ते संयमनं कृत्वा तस्य नियन्त्रणं कृत्वा तस्य किं वदामि नियन्त्रणम् इत्युक्ते
कण्ट्रोल् कृत्वा एकदृष्ट्या कण्ट्रोल् कृत्वा सत्यं डिटर्मिनेशन् वा कथं तद् कर्मेन्द्रियाणि संयम्य इत्युक्ते वास्तवेन किमपि न करोमि इत्युक्ते तदेव भगवान् वदति किल कर्मेन्द्रियाणि केवलं ज्ञानेन्द्रियं न उक्तवान् तत्र तदपि बहु बुद्धिपूर्वम् अस्ति अग्रिमश्लोके ज्ञानेन्द्रियविषये अपि वदति अत्र कर्मेन्द्रियाणि संयम्य अनन्तरं किं य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा स किं करोति കർമ്മേന്ദ്രിയാണി ഉപയുജ്യ കിമപി കാര്യം ന കരോതി ഇത്യുക്തെ കാര്യം കരണീയം ചെയ്ത് കേന കരണീയം മമ ഇച്ഛ അസ്തി തത്ര ഗന്തവ്യം ഇച്ഛ മമ മനസ്സി അഭവത് ഗന്തവ്യം ഇതി ഗമന പ്രക്രിയ ക്രിയ കർമ്മ കേന കരണീയം മയ പാദേന പാദാഭ്യാമേവ ഗന്തു ശക്നോമി തത് നിയന്ത്രണം കൃത്വ ഇത്യുക്തെ ഗന്തുമിച്ഛാമി किन्तु प्रयत्नं न करोमि एतत् कर्म न इति उक्तवन्तः किल कर्म न करणीयम् इत्युक्ते किम् अहम् एतत् सर्वम् इत्युक्ते बहु शीघ्रं मनुष्यस्य मनः तत्र गच्छति इत्यर्थः सामान्यतया अस्माकं एवं मोक्षं मिलति अथवा स्वातन्त्र्यं शान्ति एतत् सर्वम् ओ एतत् कार्यं न करणीयम् इति प्रथमम् अवगच्छति तत् न इति वदति कर्म इन्द्रियाणि भवान् संयमनं करोति चेदपि इत्युक्ते पादसंयमनं करोति चेदपि अथवा वाक् संयम मुखं पिधानं कृतवान् न वदामि महान् क्रोधः अन्तः किं किमपि वक्तव्यमिति अस्ति भवतः मुखं दृष्ट्वा एव अवगन्तुं शक्नोति किल भवता किमर्थं वक्तव्यम् इतोपि भवान् वदति चेत् किं भवति वदति चेत् किञ्चित् शान्तः भवति किञ्चित् शान्तिः आगच्छति तत् केवलं करोति चेत् एतत् उपस्थम् इति अस्ति किल उपस्थम् इत्युक्ते किम् अस्माकं विसर्जन इन्द्रियाणि अस्ति तत् भवान् संयमनं कृत्वा उप उपविशतु किं भव बहु तत् स्वयं चिन्तयतु अत्र विवरणं कर्तुं करणस्य आवश्यकता नास्ति तस्य कर्तुं शक्नोति वा न अतः कर्मेन्द्रियाणां केवलम् उपशमनेन अथवा तस्य नियन्त्रणेन प्रयोजनं नास्ति प्रथमप्रक्रिया कुत्र आरब्धव्या इत्येव विषयः तत्र सः किं वदति कर्मेन्द्रियाणि संयम्य सः किं करोति मनसा स्मरन् इन्द्रियेण अहं तद् न करोमि किन्तु मनसि सर्वदा किम् अस्ति तस्यैव स्मरणम् अस्ति मनसि किल इदानीम् आधुनिक एतत् सैन्स् मध्ये अपि इदानीं बहुविधतादृशकार्याणि स्मरन् आनयन्तः सन्ति पश्य मनसि एकः विचारः आगच्छति बहु शक्तिः अस्ति किल मनस एक भिन्नभिन्न उदाहरणानि सन्ति भवान् कस्यापि उपरि भवतः मनसि एकः विचारः आगच्छति इति चिन्तयतु तद् गृहे पुत्रः भवतु माता पुत्रः पुत्री सर्वं बहु शीघ्रम् अवगन्तुं शक्नुमः कारणं किं तत्र कलङ्गः न्यूनः तस्मात् बहु झटिति माता किं मनसि चिन्तयति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः किल अथवा अहं किं चिन्तयामि इति तया अवगच्छन्ति कथम् एतादृश अवगमनं भवति मनसि तादृशशक्ति शक्त्या तादृशविचारः भिन्नं भिन्नम् अस्ति एतत् इदानीं रोगाणां विषये अपि वदति इदानीं तस्मिन् विषये बहुविधपठनं चलति एक एकस्य उदाहरणार्थम् इदानीं तद् प्रूव् न कृतवन्तः एकस्य किमपि शुगर् अस्ति इति चिन्तयतु भवान् प्रमेहरोगी अस्ति इति वदति चेत् मधु रोगः भवतः अस्ति इति वदति चेत् तस्य मस्तके एकवारं तत् प्रविशति सः रोगी भवति अन्य औषधम् अन्य सर्वाणि वस्तूनि सर्वं कियत् कार्यं करोति तस्य डबल् कार्यं तस्य मनः करोति एष पूर्व तस्मात् किम् आसीत् पूर्वं पूर्वचिकित्सासन्दर्भे बहूनि कार्याणि भवतः एकः भवन्तः एव चिन्तयन्तु ह्यः पर्यन्तं मम एकः रोगः अस्ति इति अहं न अवगतवान् अहम् अद्य टेस्ट् कृतवान् मम तद् किमपि रोगः अन्तः अस्ति इति अवगतवान् समाप्तं किल तस्मिन् क्षणे भवतः अर्थ अर्थजीवनं समाप्तम् एकरोगः अस्ति इति बहुविधकार्याणि इदानीं तस्य अर्थः कोऽपि रोगः अस्ति न अवगन्तव्यम् इति न केन अवगन्तव्यं तेनैव अवगन्तव्यम् किल यः तस्य चिकित्सां करोति वैद्यः अवगच्छति प्रयोजनमस्ति पूर्वकाले वैद्यः सर्वं न वदति स्म वयं तस्य सर्वं परिहासं कुर्मः किल ओ अत्र कि अत्र सर्वम् ओपण एव सर्वं वदति सर्वम् उक्त्वा सर्वे चिकित्सालये एव सन्ति किल बहवः सर्वं किमपि भवतु भवतः कोऽपि एकः किमपि एकः प्रश्नः अस्ति चेत् तस्य एकं नाम दत्वा एक दीर्घ एकः नाम भवति अनन्तरं भवतः तदस्ति अस्ति भवतः अपि समाधानं ओ मम सः रोगः अस्ति इति बहुजनाः आनन्दः एतत् सर्वं भवन्तः न अवगच्छन्ति बहुजनाः स्वस्य लोके रोगेण आनन्दम् अनुभवन्ति बहुस्थानतः एस्केप् एव तत् जानाति बहुस्थानतः स्वयं स्वस्य रक्षणाय सः तस्य उपयोगं करोति भिन्नभिन्न एतत् भिन्नभिन्नतले अस्ति इदानीं तस्य विवरणम् उत्तमं न भवन्तः स्वयमेव चिन्तयन्तु भिन्नभिन्न रो रोगाणां वयं कुत्र तस्य उपयोगं कुर्मः भिन्न तद् स्वस्य कर्म मिथ्याचारी अस्ति तत्र वस्तुतया भवता किं करणीयम् एतत् सर्वं स्वस्य विषये अन्य कस्यापि विषये न अहं मम विषये एव वदन्नस्मि स्वस्य विषये एव अस्माभिः चिन्तनीयम् अन्येषां विषये इति कदापि चिन्तनं न करणीयं तादृशं चेत् तद् वयं ततोपि अधिकम् इत्याचारिणः भवामः इत्युक्ते भिन्नरीत्या गच्छति तदो एवं सर्वं सः तदेव सः तदेव इत्येव मनसि आगच्छति भवान् तदेव इति न अहं एवमेव चिन्तयन् अस्मि इत्येव चिन्तनीयम् अन्यत् न अन्येषां विषये तद् नास्ति वयं अन्य कस्यापि एतत् कर्तुं न शक्नुमः सः किमर्थम् एवम् आचरति सः एकः एव लोके अवगच्छति तत् तस्य पृष्ठतः शतं कारणानि स्युः किल अस्माकं लोकः न तस्य लोकः तस्मात् बहु श्रद्धा करणीया मिथ्याचारी न भवेत् इति कस्य विषये वदति
स्वस्य विषये मम विचारः मम चिन्तनं कर्मणि मम आचरणं कथमस्ति इति चिन्तयतु मम मनसि तद् भवतु प्रथमं मम इन्द्रियाणि कर्म करोति तत् करोतु कर्म भवान् कुर्वन्नेव भवतु किन्तु मनसि तद् न भवतु मनसि तद् न भवतु इत्युक्ते का का अर्थः उदाहरणं वदामि अहं पूजां करोमि इति चिन्तयतु अहं बहु समयः अभवत् किल अहं पूजां करोमि इति चिन्तयतु पूजां करोमि इति मम कर्म अस्ति अहं पूजां करोमि इति एकचिन्तनं यदा
आगच्छति
ततः किं किं भवन्तः शतं जनाः पश्यन्ति चेत् मयि किं भवति अहङ्कारः आनन्दः न भवति तत्र आनन्दः इति सुखं भवति तत्र तत्र अहं अहं करोमि तेन मम एकैकप्रवृत्ति किं द्योतयति ईगो एव मम अहंकारस्य एव वर्धनं करोति किन्तु तत्र किं वदति अहं यदा पूजां करोमि तस्मिन् कर्मणि मम लयः भवतु पूजा इति किमर्थं स्वीकृतम् इत्युक्ते तदेकं सात्विककर्म अस्ति तस्मात् तस्मिन् कर्मणि यदा मम लयः भवति अहं तेन किम् इति न चिन्तयामि अनन्तरं कर्म कृत्वा अग्रे किं भवति तेन दशजनाः कति जनाः कति जनाः वा पश्यन्तु सर्वे भवन्तः किमपि कार्यं कुर्वन्ति बहु वदन्ति इति चिन्तयतु कः लाभः कश्चन जनः भवतां कृते मेल् प्रेषितवन्तः ओ भवतः अद्यतनवर्गः अतिसुन्दरमासीत् इति भवतः किं तेन तत् पठित्वा भवतः अपि समयः गच्छति तेषामपि समयः गतः अन्य कोऽपि जीवने किमपि न भविष्यति भवतः किञ्चित् अहङ्कारस्य वर्धनं भवति किल अनन्तरं जनाः यदा न वदन्ति तदा भवान् चिन्तयति किमर्थं न वदन्ति भिन्नभिन्नकारणानि तदा दुःखं भवति दुःखस्य शतं वातायनानि सुखस्य एकद्वारस्य उद्घाटनसन्दर्भे दुःखस्य शतं वातायनानि भवान् ओपन् करोतु तत् एव वदति तत् न करोतु भवान् किं न करोतु इदानीं पूजां न करोतु इति न उक्तवान् जनाः तदेव स्वीकुर्वन्ति तस्मात् वदामि अहमेव चेत् न करोमि मिथ्याचारी भवान् करोतु करणसमये भवान् तत्र तस्मिन् कर्मणि भवान् भवन्तं योजयतु भवन्तः भवतः किं योजनीयं तत्र श्रद्धा श्रद्धा इत्युक्ते मनः विचारः भवतः सम्पूर्णश्रद्धा सम्पूर्णसमर्पणं तस्मिन् कार्ये तदा किं भविष्यति तेन किमपि फलं न भवति फलमिति अन्य अर्थे न स्वीकरोतु मनःशान्तिः इति भवति किमर्थं भवान् पूजां करोति तत्तु भवति तत् फलं न फलम् इति यद् वदति कर्मणा भवान् फलं यत् प्राप्नोति ततः अहङ्कारः अथवा भवतः प्रस्टीज् भवतः स्थानं भवतः धनं पृष्ठतः पृष्ठतः आगच्छति एतदहम् उत्तमसात्विक उदाहरणम् उक्तवान् न धनार्थमेव करोमि चेत् मम सम्पूर्णश्रद्धा कुत्र भवति धनं कस्य कस्य गृहम् आगत्य करोति चेत् अधिकधनं ददाति तत्र अहम् आगच्छामि समाप्तं किल एकं धनं वा भवतु स्थानं वा भवतु एतादृशकार्याणि न भवतु तस्मात् कर्मणि श्रद्धां करोतु इत्युक्ते सः अर्थः एवं किञ्चित् चिन्तनं करोतु स्वयमपि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः स्वयम् अवगच्छामः चेत् बहु सरलतया अग्रे गन्तुं शक्नुमः एकवारं श्लोकम् उक्त्वा समापयामि कर्मेन्द्रिया संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् य विमूात्मा मिथ्याचार स्मरन् स उच्यते उच्यते सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु यामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखपाद् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति